ສຸກສະບາຍດີທຸກໆທ່ານ ນີ້ແມ່ນທ້າວເລັກ ທອງວິລຸຍ ຮ່ວມກັບ SBS ເປັນພາສາລາວສຳລັບມື້ນີ້ ວັນຈັນທີ 7 ເດືອນທັນວາ ປີ 2020 ໃນພາກລາຍການໃນມື້ນີ້ ນອກຈາກທີ່ມີຂ່າວຄາວດັ່ງເດີມແລ້ວ ກໍຂໍນຳເອົາສາລະຄະດີ ກ ານວິເຄາະວິໄຈ ແລະ ການລາຍງານຂ່າວຄາວຈາກຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງມາເວົ້າສູ່ທ່ານຟັງ ໃນພາກລາຍການໃນມື້ນີ້ຈະນຳເອົາເລື່ອງກົດໝາຍໃໝ່ກ່ຽວກັບການສອດແນມປະເທດອົດສະຕຣາລີກຳລັງຖືກ ໄຈ້ເບິ່ງຢູ່ ປະເທດອົດສະຕຣາລີຈະເປັນປະເທດອົດສະຕຣາລີຢູ່ສະເໝີໄປ ການສະໝັກເປັນຄົນດັບເພີງ ອັງກິດສັກຢາກັນໂຄວິດ-19 ມັນບໍ່ຫຼ້າບໍ່ສວຍຈັກເທື່ອທີ່ຈະຮຽນລອຍນ້ຳ ແລະ ການລາຍງານຂ່າວຄາວຂົ ງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ ມາເວົ້າມາວ່າສູ່ທ່ານຟັງ ຫົວຂໍ້ຂ່າວທີ່ຄິດວ່າສຳຄັນສຳລັບພາກລາຍການໃນມື້ນີ້ ລາວນອກມີຄ້ອນໃຫຍ່ເພື່ອທັບມ້າງພັກລັດຄອມມູນິດສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວແລ້ວ ກົດເກນການຕ້ອງຫ້າມກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ໃນລັດ Victoria ແລະ New South Wales ຖືກຜ່ອນຜັນຕື່ມ ປະເທດອັງກິດກຳລັງຈະອອກຈາກສະຫະພັນຢູໂຣບຢູ່ ຂ່າວທົ່ວໄປ ບັດນີ້ລາວນອກໃນທົ່ວໂລກນີ້ຄື 13 ອົງການຈັດຕັ້ງໃຫຍ່ໆມີຄວາມ ສະມາຄົມສາມັກຄີກັນແລ້ວ ໂດຍການມີສີ່ນະໂຍບາຍໃຫຍ່ໆເພື່ອທັບມ້າງພັກລັດຄອມມູນິດສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ນີ້ມີຂຶ້ນໄດ້ໂດຍໃຊ້ເວລາດົນນານ ວາດແຕ່ງນະໂຍບາຍຕ່າງໆຂຶ້ນ ມາ 4 ຢ່າງທີ່ກຳລັງຖືກເຜີຍແຜ່ກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງສຳລັບທົ່ວໂລກນີ້ຢູ່ ໃນວັນເສົາທີ 12 ທັນວາຈະມາຮອດມາເຖິງນີ້ ຂໍນຳເອົາເລື່ອງລາວດັ່ງກ່າວຢ່າງລະອຽດລະອໍຜ່ານການສຳພາດມາຖະແຫຼງສູ່ທ່ານຟັ ງ ການຈຳຕ້ອງໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມກັນໂຄວິດ-19 ໃນລັດ Victoria ຖືກຜ່ອນຄາຍລົງຕື່ມອີກແລ້ວມາກມາຍ ບັດນີ້ແມ່ນຈຳຕ້ອງໃສ່ຢູ່ແຕ່ ໃນສູນກາງການຄ້າ ຮ້ານຄ້າໃຫຍ່ department store ແລະ ໃນການຂົນສົ່ງສາທາລະນະຊົນ ນັບຕັ້ ງແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ການໃສ່ນັ້ນກໍຖືກສະເໜີໃຫ້ໃສ່ຢູ່ໃນ ແລະ ນອກຕຶກ ແລະ ເຮືອນທີ່ເຮົາບໍ່ສາມາດຢູ່ຫ່າງກັນໄດ້ໂດຍງ່າຍດາຍ ແລະ ໃຫ້ມີໜ້າກາກອະນາໄມນັ້ນຕິດໂຕສະເໝີໄປ ການກຳນົດຄົນສຳລັບຊາປ ະນະກິດສົບ ການວິວາກໍຖືກຍົກເລີກ ແລະ ບ່ອນລື່ນເລີງຕ່າງໆກໍຖືກຜ່ອນຜັນຕື່ມອີກ ລັດ Victoria ຮັບເອົາຄົນມາຈາກຕ່າງປະເທດແລ້ວທີ່ບິນມາຮອດມາເຖິງ ຖ້ຽວບິນຕ່າງໆນັ້ນຈະມາຮອດມາເຖິງໃນມື້ນີ້ ແຕ່ລະມື້ຈ ະເອົາອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນທີ່ບິນມາຈາກຕ່າງປະເທດມາຮອດມາເຖິງນະຄອນ Melbourne ນັ້ນໄດ້ 160 ຄົນ ແຕ່ມື້ວັນທີ 7 ທັນວາເປັນຕົ້ນໄປ ການຕ້ອງຫ້າມກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ໃນລັດ New South Wales ຖືກມາຍອອກຕື່ມອີກ ໃຫ້ມີໄດ້ 1 ຄົນຕໍ່ 2 ຕ າ ຕາຕະລາງແມັດ ໃນບ່ອນຕ່າງໆສ່ວນໃຫຍ່ ໄນຄລັບເປີດໄດ້ໂດຍມີຄົນ 50 ຄົນຢູ່ໃນບ່ອນໃນເດີ່ນເຕັ້ນລຳ ສະໜາມກິລາ ແລະ ໂຮງ theater ຕ່າງໆ ສາມາດຮັບໄດ້ບໍ່ເຕັມ 100 ເປີເຊັນ ຄືຮັບໄດ້ແຕ່ 75 ເປີເຊັນ ບ່ອນ hospitality ຮັບແຂ ກຮັບຄົນໃນນອກຕຶກນອກເຮືອນແມ່ນຢືນຢູ່ໄດ້ ດັ່ງທີ່ກ່າວມາກ່ອນນີ້ນັ້ນ ຈຳນວນສຳລັບການວິວາ ແລະ ຊາປະນະກິດສົບຖືກຍົກເລີກ Dominic Perrottet ນາຍຄັງໃຫຍ່ລັດ New South Wales ເຫັນວ່າມື້ນີ້ເປັນມື້ເສລີພາບ ໂດຍມີການຕ້ອງຫ້າ ມກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ນ້ອຍລົງ ແລະ ເສດຖະກິດຈະໄດ້ເງິນໄດ້ຄຳຫຼາຍຂຶ້ນ ແມັກໂກວັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Western Australia ໃນມື້ນີ້ຈະເປີດເຜີຍວ່າຈະເປີດຊາຍແດນ Western Australia ແກ່ລັດ New South Wales ຫຼືບໍ່ ພາຍຫຼັງທີ່ New South Wales ມີຄົນເປັນພະຍາດໂຄ ວິດ-19 ຕື່ມອີກ ຄົນງານຄົນໜຶ່ງທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການຢູ່ໃນໂຮງແຮມທີ່ເປັນບ່ອນກັກຄົນໄວ້ ເພື່ອປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຖືກກວດເຫັນເປັນພະຍາດດັ່ງກ່າວໃນສັບປະດາແລ້ວນີ້ ນັ້ນແມ່ນໃນລັດ New South Wales Western Australia ຈະເປີດຊາຍແ ດນໃຫ້ແກ່ລັດ New South Wales ແລະ Victoria ໃນມື້ອື່ນນີ້ ທີ 8 ແຕ່ບັດນີ້ຈະເປີດໃຫ້ແກ່ລັດ New South Wales ຫຼືບໍ່ ຄັນເປີດແລ້ວກໍແປວ່າຄົນຈາກລັດ Victoria ແລະ New South Wales ທີ່ເຂົ້າໄປຍັງ Western Australia ຈະບໍ່ຈຳຕ້ອງ quarantine 14 ມື້ ພາຍຫຼັງທີ່ມີການເຈລະຈາກັນນະທີ່ນະຄອນ Brussels ທ າງການສະຫະພັນຢູໂຣບບໍ່ແນ່ອົກແນ່ໃຈກ່ຽວກັບທີ່ວ່າຈະເຈລະຈາຕົກລົງກັນໄດ້ຫຼືບໍ່ ກ່ຽວກັບທີ່ປະເທດອັງກິດຈະອອກໄປຈາກການເປັນສະມາຊິກຂອງສະຫະພັນຢູໂຣບ ໃນວັນອາທິດທີ່ຈະມາຮອດມາເຖິ ງນີ້ ການເຈລະຈາກັນຍັງບໍ່ແກ້ໄຂໄດ້ກ່ຽວກັບການຄ້າອັນເປັນທຳ ແລະ ສິດທິການຫາປູຫາປາ Martin ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Irish ເວົ້າວ່າ ການເຈລະຈາກັນນັ້ນຢູ່ໃນສະພາບວຸດວິດ ແລະ ເຫັນວ່າມັນສຳຄັນທີ່ຈະເຈລະຈ າກັນໄດ້ ແຕ່ທ່ານບໍ່ແນ່ອົກແນ່ໃຈວ່າຈະຕົກລົງກັນໄດ້ຫຼືບໍ່ Martin Foley ລັດຖະມົນຕີສາທາລະນະສຸກລັດ Victoria ເນັ້ນວ່າ ໂຄງການ quarantine ຄົນຢູ່ໃນໂຮງແຮມໃນລັດ Victoria ແມ່ນເຄັ່ງຄັດພຽງພໍທີ່ຈະຕໍ່ຕ້ານຄວາມສ່ຽງກັບພະຍາດໂຄວິດ -19 ໃດໆທີ່ຈະມາຈາກຄົນທີ່ມາຈາກຕ່າງປະເທດ ການປັບປຸງ quarantine ຂຶ້ນໃໝ່ຂອງລັດ Victoria ຈະເປັນການທົດລອງເບິ່ງຄວາມສາມາດໃນສັບປະດາໜ້ານີ້ ເມື່ອທີ່ລັດ Victoria ມີຄົນຈາກຕ່າງປະເທດບິນມາຮອດມາເຖິງໃນມື້ນີ້ ແ ລະ ມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຂຶ້ນແລ້ວ ຍ້ອນຄົນເຢຍລະມັນ 2 ຄົນທີ່ເດີນທາງມາຮອດມາເຖິງນະຄອນ Melbourne ບໍ່ຜ່າຜ່ານການຈຳຕ້ອງ quarantine ກັນໂຄວິດ-19 ແລ້ວບິນມາຮອດມາເຖິງ Melbourne ໃນວັນເສົາແລ້ວນີ້ທີ 5 ທ່ານ Foley ລັດຖະ ມົນຕີສາທາລະນະສຸກລັດ Victoria

ກ່ຽວກັບອຸດສາຫະກຳທີ່ຈະສະເໜີຂຶ້ນຕໍ່ສະພາຜູ້ແທນລາຊະດອນອົດສະຕຣາລີ ໃນວັນພຸດທີ 9 ຈະມາຮອດມາເຖິງນີ້ ທີ່ຈະຈົບສິ້ນຄວາມສັບສົນກ່ຽວກັບຄົນທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການແບບ casual ທ່ານ ພອດເຕີ ໄອຍະກາ ນໃຫຍ່ອົດສະຕຣາລີເວົ້າວ່າ ຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີມາກມາຍຍັງວ່າງງານຢູ່ ຫຼື ເຮັດວຽກເປັນຈຳນວນເວລາໜ້ອຍລົງຍ້ອນວິກິດໂຄວິດ-19 ກົດໝາຍໃໝ່ນັ້ນຈະບົ່ງວາງຄວາມໝາຍກ່ຽວກັບຄົນງານ Casual ໄວ້ ຢູ່ໃນກົດໝາຍ Fair Work Act ທີ່ຈະບົ່ງວາງກ່ຽວກັບການປະພຶດຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບໄຟປ່າໃນເກາະ Fraser ໃນລັດ Queensland ຂອງປະເທດອົດສະຕຣາລີ ຄົນທີ່ຢູ່ກິນນະທີ່ Happy Valley ຈຳຕ້ອງສຸກເສີນໜີໄປຈາກຖິ່ນຖານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ພາຍຫຼັ ງທີ່ມີການບອກເຕືອນອອກມາ ທາງການດັບເພີງ ອາດຈະບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນໄວ້ ໄຟປ່າຈະມຸ່ງໜ້າແຜ່ຜາຍຂະຫຍາຍອອກໄປ ແລະສະຖານະພາບ ສະຖານະການແມ່ນຍັງມີໄພອັນຕະລາຍຢູ່ ໄຟປ່າອັນໃຫຍ່ໂ ຕອັນໜຶ່ງກຳລັງມຸ່ງໜ້າໄປທິດທາງໃຕ້ສ່ຽງຕາເວັນອອກຂອງເກາະດັ່ງກ່າວ ເຂົ້າສູ່ເມືອງ Fraser Island ທີ່ອາດສາມາດແຕະຕ້ອງປະຊາຊົນມາກມາຍແທ້ໆ ວີໂດໂດ ປະທານາທິບໍດີຂອງປະເທດອິນໂດເນເຊຍເວົ້າວ່ າ ທ່ານຈະບໍ່ປ້ອງກັນທາງການຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານອິນໂດເນເຊຍ ທີ່ພົວພັນກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ Corruption ພາຍຫຼັງທີ່ທ່ານ ຈູເລຍ ບູຕູບາຣາ ລັດຖະມົນຕີກິດຈະການສັງຄົມຂອງປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ເຂົ້າມອ ບໂຕຕໍ່ທາງການການຕໍ່ຕ້ານ Corruption ຂອງອິນໂດເນເຊຍແລ້ວ ຜູ້ກ່ຽວຖືກໃສ່ຄະດີວ່າ ໄດ້ຮັບການຊື້ຈ້າງ ກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະແຈກຢາຍຢູກຢາກັນໂຄວິດ-19 ຂອງລັດຖະບານອິນໂດເນເຊຍ ບູຕູບາຣາຖືກກ່າ ວຫາວ່າ ໄດ້ຮັບເອົາເງິນ 1 ລ້ານ 6 ແສນໂດລາຈາກ 2 ບໍລິສັດຢາວັກຊີນ ຜ່ານລູກນ້ອງ 2 ຄົນ ທີ່ກໍຖືກເປີດເຜີຍຊື່ສຽງແລ້ວ ວີໂດໂດເວົ້າວ່າ saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju jangan korupsi. Sudah sejak awal. Dan juga terus-menerus saya sampaikan untuk menciptakan sistem yang menutup celah tan penamkan i n sin bot. Kila, Romain Grosjean ນັກຂັບລົດແຂ່ງ Formula 1 ຈະບໍ່ໄດ້ແຂ່ງຂັນ Grand Prix ທີ່ອາບູດາບີ ພາຍຫຼັງທີ່ລອດຕາຍໄດ້ຈາກລົດແຂ່ງທີ່ຜູ້ກ່ຽວຂັບຕຳເອົາຮາວ ໃນການແຂ່ງຂັນກັນຢູ່ທີ່ບາເຣນກ່ອນນີ້ ທ່ານຢັ້ງຢືນ ອອກມາແລ້ວວ່າຈະບໍ່ສາມາດແຂ່ງຂັນໃນການແຂ່ງຂັນນັ້ນໄດ້ ເພາະຍັງຟື້ນດີຈາກຄວາມບາດເຈັບຢູ່ ອັນມີດ້ວຍຖືກໄຟໄໝ້ໃນກໍລະນີ 2 ປະມານ 1 ໂດລາອົດສະເຕຣເລຍເທົ່າກັນກັບ 74 ເຊັນສະຫະລັດອາເມ ລິກາ 0.61 ຢູໂຣ 4.85 ຢວນຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ 17,187.90 ດົງຫວຽດນາມ 3,002.12 ຫຼຽນຂະເໝນ 22.43 ບາດໄທ 6,891.33 ກີບລາວ ມື້ອື່ນ ແມລເບີນ ໂຮບາດ ຈະເມກ 10 18 7 18 ຕາມລະດັບ